ان لڪ لاجرا غير ممنون تنهنجي لاء اجر آهي اڻ کٽ غمگين ٿيڻ جي ضرورت نه آهي ان لفظن چوڻ تي تنهنجي جيڪا سهپ ۽ صبر آهي اجر آهي اهڙي غير محدود فيض ۽ هدايت بني نوع انسان کي جيڪا رب تعاليٰ توهان جي ذات سان وابسته ڪئي آهي، پوء ڪائنات قيامت تائين جيڪي انهيء ۾ داخل ٿيندا تنهن جو اجر ملندو پهرئين شخص کي جنهن انهيء اجر جو بنياد دنيا ۾ وڌو، جيترا ڪائنات ۾ شخص آهن انهن جا عمل آهن، انهن جا ذڪر آهن، انهن جا تسبيحات آهن، جيڪي گذري ويا، جيڪي آهن، جيڪي ٿيندا، هر هڪ شخص کي الله تبارڪ و تعاليٰ جيڪو اجر ٿو عطا فرمائي، انهي جو اجر اهو نبيء وٽ ٿو پهچي ۽ هر هڪ شخص کي الله تعاليٰ اجر ٿو ڏي عشر امثال، ڏهه مثل. وري الله تعاليٰ ٿو فرمائي، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين ينفقون اموال هڪڙي ڳالهه ٿا وٺون صرف پوء ان تي قياس ڪجو مثل الذين ينفقون ڇو ته زبان عاجز آهي ايڏي بيان کان

حالانڪ ستن کئون توهان ڳڻيندؤ، ڪڻڪ جي هڪڙي تيلي مان اسان پاڻ چاليهه چاليهه، پنجاهه پنجاهه تيلا به ڏٺا آهن لڳل، هڪڙو ٻوڙو هڪڙي داڻي مون. الله تعاليٰ ست ٻڌايا آهن، ستن کي به پنهنجو هڪڙو ڪو اثر آهي، تنهنڪري آسمان به ست آهن، زمينون به ست آهن، تنهنڪري الله تعاليٰ انهيء عدد کي معزز بڻايو. هڪڙي داڻي کي ست، الله ٿو ڄاڻي پنهنجي مراد کي. ست داڻا ٿيا، تيلا نڪتا، انهن ستن تيلن ۾ جيڪو سنگ لڳو، هر هڪ ۾ سؤ سؤ داڻو، هڪ منجهان ست سؤ ٿيو. هاڻي وري ٿو فرمائي ته والله يضاعف لمن يشاء جيڪو الله جي رستي ۾ خرچي ٿو تنهن کي الله تعاليٰ ست سؤ ٿو بڻائي ۽ ست سؤ کي وري ٻيڻو ڪري پوء ٿين ڦري چوڏهن سؤ والله واسع عليم هر هڪ جي مٿان الله تبارڪ وتعاليٰ وري ست سؤ وجهي. وري انهن تي ست سؤ وجهي ايترو وڏو علم ڪري جو پاڻ انهيء کي ڄاڻي ٻيو ڪو نه ڄاڻي، اهو آهي هڪڙي داڻي تي خرچ جو اجر ۽ اهو جيڪو اجر اهو ڪاٿو هن حاصل ڪيو هو، تربيت ورتي نبوي درگاهه منجهان، سم و سم هڪ ٻئي جي پٺيون سکندا آيا، پوء اجر مٿي چڙهندو ويندو. ان جي استاد کي، ان جي استاد کي، ان جي استاد کي ٻيڻو ٿيندو ويندو، هر استاد وٽ ٻيڻو ٿيندو ويندو، ٻيڻو. نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم تي هڪڙي لائن الائي ڪيترا درجا چڙهي ويندي. الله فرمائي ٿو ته ان لڪ لاجرا غير ممنون اڻ کٽ اجر عطا ڪندس. جنهن کي هي جنون ٿا چون ان جو اجر ته اڻ کٽ آهي. هاڻي توهان اندازو ڪريو هر هڪ شخص جي هر هڪ عمل ڏي، هر هڪ قول ڏي، هر هڪ گفتگي ڏي ۽ وري هوڏانهن الله تعاليٰ ٿو فرمائي. ته رب تبارڪ و تعاليٰ توکي اڳيان پويان سڀ گناهه معاف ڪري ڇڏيا. معنيٰ ان امت ۾ جيڪي غلطيون ۽ گناهه ٿيندا ان جو اثر توهان ڏي نه موٽندو. اڳين پوين گناهن جو مطلب اهو. جيڪڏهن ڪو غلطي ڪندو ڪل انسان الزمنا طائره في عنقه هر هڪ ماڻهو کي غلطي سندس گردن ۾ وجهنداسون. پوء چوندا ته ڪفيٰ بنفسڪ اليوم عليڪ حسيبا پنهنجو پاڻ سان حساب ڪر باقي اجر جو مسئلو ائين موٽ ٿو کائي وڃي انڪ لعليٰ خلق عظيم تون آهين تمام وڏي خلق تي اهو خلق آهي ايڏو وڏو ايڏي عادت وڏي آهي جنهن عادت جو نتيجو ايڏو وڏو آهي جنهن اعليٰ اخلاق ۽ ملڪات تي توکي رب پيدا ڪيو آهي ديوانن ۾ ته انهيء اخلاق ۽ ملڪات جو تصور به ٿي نٿو سگهي. ديوانن جا قول ۽ فعل قطعاً بي نظم، بي ربط، بي سود هوندا آهن. ڪنهن واقعي تي منطبق به نه ٿيندا آهن. هتي سون سون ورهين جون ڳالهيون، هزارن هزارن ورهين جون ڳالهيون پيشين گوئي طور جيڪي توهان ٻڌايو ٿا، ايڏو انتباه، ايڏي پيشين گوئي، ايڏا معجزات، ايڏا معاملات.

رب تعاليٰ فرمايو، انڪ لعليٰ خلق عظيم سمي خلقه عظيما حضرت شيخ جنيد بغدادي رحمة الله عليه پنهنجي ملفوظات ۾ لکن ٿا، سمي خلقه عظيما اذ لم تڪن له همة سوي الله ڇو ته نبي جي همت ارادو الله کان سوا هيو ڪونه يعني الله کان سواء ٻيو ڪو مقصد ئي هن جو ڪونه هو. هاڻي ڏسو ته ڪيڏو خلق وڏو ٿي ويو. تنهنڪري خلق عظيم ٿي ويو. عاشر الخلق بخلقه وزايلهم بقلبه نبيء پنهنجي اخلاق سان ماڻهن سان معاشرو ڪيو ۽ پنهنجي دل مان انهن کي لاهي ڇڏيائين. فرمائن ٿا ته جيڪڏهن منهنجي ڪنهن سان محبت هجي ها، خلت جيڪڏهن ڪنهن جي ڪنهن سان منهنجي هجي ها ته خلت صديق اڪبر سان هجي ها، ولڪن خليلي الله پر منهنجو خليل الله. معنيٰ دل جي اندر گهرائيء ۾ جيڪڏهن ڪا مان جڳهه ڪنهن کي ڏيان ها ته اها صديق اڪبر کي ڏيان ها پر اها جاء رب جي آهي. تنهن ڪري ان جي بدلي ۾ هاڻي هن سان منهنجي محبت آهي. نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم پڇيو سائين توهان جي ڪنهن سان محبت آهي؟ فرمايو ته منهنجي فاطمه سان محبت آهي. ڪنهن سان محبت آهي؟ فرمايو عائشه سان محبت آهي. ڪنهن سان محبت آهي؟ سائين ٻئي ڪنهن سان فلاڻا ڪندا ڪندا ويا پوء فرمايو ته ابو بڪر صديق لو لو ڪنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بڪر خليلا جيڪڏهن ڪنهن کي خليل وٺان ها خليل چئبو آهي خلال کان ورتل آهي اهو خلال ٻن ڏندن جي وچ ۾ ڪا ذري هوندي آهي سو ڪڍي ڇڏبي آهي معنيٰ ٻن ڏندن جي وچ ۾ فاصلو ڪندڙ شيء خلال خلت خلل خلال ٻنهي کي چئبو آهي معنيٰ، دل جي اندر جيڪڏهن ڪو اچي منهنجي ۾ پوي ها ته ابوبڪر صديق جي محبت وچ ۾ پوي ها پر اها جاء الله جي محبت جي آهي تنهن ڪري اهو اتي آهي باقي هاڻي هن سان ان جي بدلي ۾ محبت آهي ٻين سان محبت آهي سڌي سئي هن سان محبت آهي بدلي اندري جڳهه جي ٻاهر توهان سمجهي سگهو ٿا ته اهو محبت جو مقام وڏو آهي متبادل محبت آهي ٻين جي اصلي محبت آهي حب جي لحاظ کان محبت جيڪا ٿيندي آهي سا قلب جي چوڌاري هوندي آهي، اغشية القلب، قلب جا جيڪي حجاب آهن محبت انهن ۾ ڦاسندي ويندي آهي، اندر قلب ۾ محبت نه ويندي آهي، خلت ويندي آهي اندر، سو نبي سائين فرمايو ته مان جيڪڏهن ابوبڪر صديق کي اندر قلب ۾ جاء ڏيان پر اها جاء مان الله جي لاء ڪري ڇڏي آهي، تنهنڪري هاڻي انهيء جي بدلي ۾ ٻاهرئون قلب ۾ پردن جي اندر هن کي جاء ڏيندم، معنيٰ هن جي جاء اندر جي متبادل ٻاهريان ۽ ٻين جي رڳو ٻاهرئون آيل آهي، اهو فرق آهي.

تنهنڪري ظاهر نبيء جو خلق سان هو، باطنه مع الحق ۽ نبيء جو باطن الله سان هيو. سيد حضرت جنيد سيد الطائف سلسلي قادري جو سردار آهي. سيد الطائف حضرت جنيد بغدادي رحمة الله عليه جو ٻين سلسلن ۾ ڪجهه اثرات رهجي ويا باقي سلسلي قادري ۾ جيڪي به رسومات ۽ بدعات ۽ طريقت ۾ جيڪي

تون ڏسندين ته ڇا ٿو ٿئي. انقلاب جيڪو اچڻو آهي ظاهري ان عرب جي اندر اهو انتظام هاڻي شروع ٿيو آهي جيڪو هنن پنهنجو نظام بگڙي ڇڏيو آهي سو اهو نظام بگڙيل هاڻي درست ٿيندو هي ان ڳالهه کي نٿا سهن ايڏي بهتري کي برداشت نٿا ڪن خبر نٿي پوين پوء تون به ڏسندين هو به ڏسندا

اها ڳالهه توهان کي پوء سمجهه ۾ ايندي. هاڻي معنيٰ صاف سنڌيء جي قسم آهي قلم جو ۽ ان جو جيڪي لکندا آهن ته ناهين تون الله جي فضل سان مجنون ۽ بيشڪ تو لاء اجر آهي اڻ کٽ ۽ بيشڪ تون وڏي خلق تي پيدا ٿيل آهين پوء تون به جلد ڏسندي ۽ اهي به جلد ڏسندا ته ڪهڙو آهي توهان مان چريو اها اٿس معنيٰ سنڌيء جي. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبيله بيشڪ تنهنجو پالڻهار ئي گهڻو ڄاڻي ٿو ان کي جو گمراهه ٿيو. الله جي رستي کان جيڪو ڀٽڪي ويو رب ان کي ڄاڻي ٿو. هو اعلم بالمهتدين ۽ اهو

ته جيڪر اسان به تو سان ڪجهه گهرجي ٿو ڪريون. الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته ڏسو ولا تطع ڪل حلاف مهين اهي جيڪي شخص آهن انهن جي ڳالهين تي ڪو نه هلبو جيڪي قسم به کڻن ٿا. دل ۾ خدا جي نالي جي عظمت ڪانهي، ڪوڙا ٿا قسم کڻن. ماڻهو ڳالهه تي اعتبار نٿا ڪن، تنهنڪري قسم کڻي ٿا ماڻهن کي ڌوڪو ڏين. اهڙي قسم جا جيڪي بدنام زمانه، رسوا عالم شخص، انهن جي ڳالهين تي ڪانه پت ڪبي. شاهه صاحب جن لکن ٿا ته اهي سڀ ڪافر جون وصفون آهن پر جيڪڏهن ڪنهن مسلمان کي نظر اچن ته ڇڏي ڏي ۽ انهن کان پري ٿي. اهي الله تعاليٰ وصفون ٿو فرمائي ته اهڙي ماڻهن جي ڳالهين تي ڪونه هلبو.

هتي مراد نڪ آهي ان جو. ان کي نڪ تي ڏنڀ ڏينداسون. معنيٰ ان کي اسان بدنام بڻائينداسون. ان جي عزت کي ختم ڪنداسون. نڪ کڻي نه سگهندو پوء اها معنيٰ اٿس محاوري جي. انا بلوناهم اسان انهن کي آزمايو آهي. ڪما بلونا اصحاب الجنت جيئن باغ وارن کي آزمايوسي. مڪي جا ماڻهو تنهنجي ڳالهه نٿا مڃن.

چوڌاري ماڻهن کي کنيون ٿا وڃن اغوا ڪيون پر بيت الله جي عزت، خدا جي گهر جي عزت، انهي نيڪي جي ڪري جيڪا نيڪي اتي اتي پوکيل نيڪي آهي ڪعبت الله شريف جي ابراهيم عليه السلام جي زماني کان وٺي انهي جي عزت ۾ هي ويٺا ٿا کائن ان جي دعا آهي ته الله تعالي هنن کي رزق ڏجانء اهو رزق ويٺا ٿا کائن پوء ڪن ٿا مخالفت الله جي رزق، آسودگي، ڪشادگي، دنيا جي عزت، واپار تجارت جاتي وڃن ته هنن کي آڌرڀاء سو اهي اڄ ايڏي مخالفت ٿا ڪن اسان هنن کي نه ڇڏينداسين امتحان وٺنداسين يمن جي علاقي ۾ هڪڙو شهر هيو ان اتهن جا هيا ماڻهو خوشحال هوندا هئا بزرگ جي اولاد اهو بزرگ باغ ۽ فصل وارو هو. هيٺ پوک ٿيندي هئي، مٿي باغ کجن جو ۽ انگورن جو. پوء جڏهن هي لاب ڪندو هو ته پوک کي مٿو لڻي ويندو هو. جيڪي ننڍا هوندا ها تيلا،

مٿيان سنگ سٽا اهو لڻندو وڃي اڌ ڪڻڪ مٿي وري اڌ ڪڻڪ هيٺ باقي جيڪي هجن اهي اهي هو لڻن اچي هڪڙو اهو ڪم ٻيو هي ڪم ڪندو هو ته جڏهن صاف ڪندو هو ان کي ڳاهي پوء هوا تي جيڪو سٽ جي ان نڪري وڃي بوه چوه ڏئي اهو به ٻيهر صاف نه ڪندو هو ڪڍي جنهن کي چئبو آهي ڪڍي به نه ڪندو اهو به فقيرن کي چوندو تان کڻو اهو هوندو هو هن جو طريقو ۽ وري جڏهن کجيون لڻندو هو اچي ته کجيون جو به ڌڪ هڻن اتي ڪهاڙيء سان يا اوزار سان ته ان ڇٻي منجهه جيڪو هيٺ ڇڻي اهو چئي ته فقيرو تان کڻو باقي جيڪو هن ۾ چنبڙيل آهي سو مان کڻندس ڪتاب لکن ٿا تفسير اهو هو اهو شخص ايترو فياض ڪشادو ماڻهو هوندو هو انهيء جو طريقو اهو ڪا وڌيڪ محنت انهيء شيء ۾ پاڻ کڻي هٿن سان ڏي، ائين به نه ڪندو هو. معلوم ٿئي ٿو ته ڪنهن جي ڏيڻ جي لاء ايترو قدر به ڪافي آهي جو ماڻهو رڳو ترڪ ۽ اباحت ڪري. ترڪ ۽ اباحت ڪري خير جو اهو طريقو به تمام وڏو اچو آهي. ڪنهن کي هٿ سان کڻي ڏيڻ اهو ته تمام وڏو آهي پر رڳو ترڪ ڪري وڃي هن شيء کي ته ڀلي توهان کڻو وڃي اهو به ايڏو وڏو آهي. پوء ان کي اولاد ٿي پئي، پٽ ڌٽ ڏاڍا. هو ته ويچارو بزرگ وفات ڪري ويو.

بهوديرا، هنن کي آسرا ڏئي پاڻ ۾ فيصلو ڪيو ته آڌيء تي هلنداسين، واڍي ڪري سڄو باغ وڍي صفا ڪري کجيون بجيون لاب ڪري صفائي ڪري پوء چونداسين توهان ڪو نه آيا آهيو. مڙئي ائين بهانو ڪري هوريان هوريان انهن جو آسرو ڪاٽي ڪڍبو. اهو ڪيون فيصلو. الله ٿو فرمائي ته هنن نعمت جي بي شڪري ڪئي. توهان جي ابي ابراهيم عليه السلام هيڏو اچو بنياد وڌو جو دنيا ۾ توهان جي عزت ٿي آهي. هاڻ انهي عزت کي دوبالا ڪرڻ جي لاء آخري نبي توهان وٽ آيو آهي. توهان انهي جي بي قدري ڪئي آهي. الله جي رزق جي بي شڪري ڪئي آهي. تنهنڪري هاڻي توهان کي ائين عذاب ايندو جيئن انهن تي آيو هو. اهو رب تعاليٰ هنن کي هڪڙو دڙڪو ٿو ڏئي. سورت مڪي آهي. ڳالهه صاف سڌي لڳي پئي آهي ته ان ڳالهه کي سمجهو. انا بلوناهم، اسان انهن جو به امتحان وٺنداسون. جيئن ورتو هوسين امتحان باغ وارن جو به. باغ وارا هڪڙا شخص هيا جن جو مان مختصر قصو ٻڌايو. مال جي، اولاد جي ڪثرت الله وٽ مقبوليت جو سبب ناهي، نه ڪو نشاني مقبوليت جي آهي. آهي مقبوليت جي نشاني الله جي فرمانبرداري. اها ٿي پئي ته ماڻهو ڪامياب آ پوء امير هجي توڻي غريب. بلڪه دولت جي ڪشادگي يا تنگي رب وٽ نه رضا جي نشاني نه رنج جو ڪو باعث آهي. اذ اقسموا اذ اهو ظرف جو آهي معنيٰ جنهن وقت هنن قسم کنيو پاڻ ۾ آزمايوسون باغ وارن کي اسان انهن کي آزمايو آهي جيئن آزمايوسون باغ وارن کي جڏهن قسم کنيائون ته ضرور ان جي واڍي ڪندا صبح سان ئي

هتي هنن چيو ته صبح جو باغ وڍنداسين انشاء الله ڪانه ڪيون پڪي ڳالهه هنن پنهنجي خيال ۾ سمجهي انشاء الله ۾ به ڪجهه ڄڻ هنن کي لچڪ نظر آئي الله جي حوالي کان به هنن کي ڪجهه پاسيرائي چيو ته الله جي حوالي ڪن ها ته پوء ته پيء جي اها رسم وٺن ها نه هڪڙي معنيٰ اها ٻي معنيٰ هي ڪئي اٿن ته لا يستثنون استثنا نه پيا ڪن فقيرن ۽ غريبن جي لاء جيئن هنن جو پيء ڇڏي ويندو هو استثنا چئبو آهي جملي ۾ داخل

پوک سڄي انهن جي دونهون بڻجي وئي. اهڙي ڪا بلا آفت اتون آئي جو پوک سڄي سڙي دونهون بڻجي وئي. باغ، ڀاڄيون، فصل ائين ڏسو ته ڄڻ باهه ٿي وئي آهي. لوساٽجي سڙي لتان هڪڙي رات ۾ اهڙي ڪا آفت هوا آئي ڪا سخت يا صريم جي معنيٰ جيئن ڀيلايل باغ ڪپيل هجي، ڪپي مٿون ڍور گهمائي ڇڏ ته ڀيلائجي وڃي. صرم کان ورتل ته پوء ائين.

فلما راوها ڏٺائون قالوا انا لضالون چيون ته اسان دڳ ڀلجي ويا آهيون باغ هوندو هو انهن جو ڏاڍو عجيب قسم جو رستو وٺي آيا سوير اوندهه ۾ اچي پهتا باکون پيون ڦٽن آيا جو ته ڏسن ته ملڪ سڄو سڙيو پيو آ چيون ته هي ته ڪو الائي ڪنهن جو ڪو باغ باغ ڪنهن ساڙيو آهي ڪنهن باهه ڏني آهي اسان ڀلي آيا آهيون چئبو ته ائين چئي پوء غور جو ڪيون ته چون رستو ساڳو جهت طرف ساڳو روزمره اچڻ وارا ڀلڻ ڪيئن آ بل نحن محرومون چيو ته نه پر اسان بي نصيب ٿيا آهيون. قال اوسطهم ڳالهايو انهن جي وچين ڀاء الم اقل لڪم ڇا مان نه چيو هو توهان کي لولا تسبحون ڇو نه ٿا تسبيح پڙهو الله جو ذڪر ڪريو سبحان الله ڇو نه ٿا چئو الله پاڪ آهي پوء انهن جڏهن اهو هن کي تنبيهه ڪئي

اقبل منهن ڪري، منهن ڪري هڪ ٻئي ڏانهن ٿيا، يتلاومون ملامت ڪرڻ وارا، ملامت پيا ڪن. قالوا يا ويلنا، چون پيا ويل ٿي ويو، انا ڪنا طاغين، اسان ئي آهيون ليڪو لنگهندڙ، اسان ئي حد ٽپي وياسي، ليڪو اسان لنگهيو، جو اهو جيڪو ابي اسان جي ٺاهيو هو رستو ۽ دڳ اهو اسان ٽوڙي وياسي. عسي ربنا ان يبدلنا خيرا منها. اميد آهي ته رب اسان جو بدلو ڏي انهي کان به ڀلو. انا الي ربنا راغبون اسان پنهنجي پاليندڙ ڏانهن موٽندڙ آهيون. پوء هنن اها آرزو ڪئي، اها سڌ ڪئي، توبهه ڪئي، تسبيح پڙهيائون. رب جي برڪتن ڏانهن متوجهه ٿيا انهي اوسط جي ڪري. اوسط هنن ۾ ڪو صالح هو، نيڪ هو، پر ٻه غالب ها، اوسط مغلوب هو. ڪذالڪ العذاب، ائين ئي اچي ٿو عذاب. ولعذاب الاخرة اکبر، قيامت جو عذاب اڃا وڏو، هتي دنيا ۾ عذاب ايندو، اي مڪي جا مشرڪو! توهان نٿا سمجهو، آخرت جو عذاب اڃا وڏو آهي، هتي انقلاب ايندو، يا فتح مڪي ٿيندي، اها جيڪا قوت ۽ قدرت توهان جي هٿ ۾ آهي، سڄي سلب ٿي ويندي. ٻي اها معنيٰ به اٿس. آخرت جو عذاب اڃا وڏو آهي. هي انقلاب جيڪو ايندو، قومن جي فتوحات جو مسئلو ۽ جنهن کي توهان ساري عمر دشمن سمجهيو، اهو توهان تي قبضو ڪري وڃي، توهان انهن جي جا مفتوح ٿي پئو، اها ڪيتري قدر وڏي ڳالهه آهي. آخرت جو عذاب اڃا تنهن کان سخت آهي. لو ڪانوا يعلمون جيڪڏهن ڄاڻن ها ته اهي ڪتاب لکن ٿا ته به هنن جي توبه ۽ انشاء پڙهڻ تي ۽ تسبيح پڙهڻ تي رب تبارڪ وتعاليٰ اهڙو فضل ڪيو، ٻئي سال ايڏو باغ ٿيو جو

معنيٰ جيڪي توهان چاهيو توهان کي اهو ملي، اهڙو ڪو دفتر، ڪو ڪتاب، توهان جي مرضيء تي ڪو لٿل آهي ڇا توهان ڏي؟ ان لڪم فيه لما تخيرون يا توهان جا ڪي پڪا انجام آهن، توهان لڀي ٿو جيڪي جو توهان چاهيو ٿا.

جو مون کي توهان پاڻ سان ٻڌل ٿا سمجهو. جڏهن توهان فرمانبردار هيئو ته پوء بي فرمانيء ۾ به مون کي توهان پاڻ سان ٻڌل ٿا سمجهو. اهڙو ڪو توهان وٽ دفتر، ڪو دستاويز، ڪو ڪتاب الله ٿو فرمائي لکيل آهي. ايتري قدر توهان جي دل وڌي وئي آهي جو توهان اهي خيال رکي ويٺا آهيو. سخت ان ۾ تنبيهه آهي رب تعاليٰ جي. سلهم ايهم بذلڪ زعيم، اي نبي پڇا ڪرين ته انهن مان ڪير آهي ان جو ذميوار؟ ڀلا ڪو ذميوار به اٿو؟ ضمانت بمانت به ڪا خدا کان ورتي اٿو؟ جنهن ۾ توهان اهو فيصلو ڪري ڇڏيو آهي اها ضمانت ته آهي الله تعاليٰ تي جو نه ته پوء ضامن توهان کي ڪم ڪڍي ڏيندا الله تعاليٰ وٽ ۽ اهڙا ڪي اٿو ڇا ضامن به؟ ام لهم شرڪاء يا انهن مشرڪن کي ڪي شريڪ آهن؟ فلياتوا بشرڪائهم پوء ڀل آڻين پنهنجا شريڪ، ان ڪانوا صادقين جيڪڏهن سچا آهن ته اهي پيش ڪريو جيڪي اسان جا شريڪ ٺهرايا اٿو ۽ اهي اسان سان همسر آهن، شريڪ جي معنيٰ آهي همسر، اهڙا ڪي همسر منهنجا ٺهرايا اٿو ڇا جيڪي مون کان زور تي اهو توهان جو مقصد ڪڍندا، ان ڪانوا صادقين جيڪڏهن توهان ڪي سچا آهيو پيش ڪريو اها ڳالهه. يوم يڪشف عن ساق جنهن ڏينهن کلندي پني، پني معنيٰ تجلي کولي ويندي ۽ پوء کين سجدي جي لاء سڏيو ويندو، لا يستطيعون سجدو نه ڪري سگهندا. قيامت ۾ اچي ٿو روايت جي اندر ماڻهو سڀ پريشان حيران هوندا. حڪم ٿيندو، ڪل يذهب الي معبوده. هر هڪڙو پنهنجي پنهنجي معبود ٻال ڪري وڃي. پٿرن وارا پٿرن جي پٺيئون، سج وارا سج جي پٺيئون، چنڊ وارا چنڊ جي پٺيئون ۽ سائين جيڪي مشرڪ هوندا انهن جي پٺيئون ائين لڳندا ڪڍ. پوء جيئن جو ڪڍ لڳندا تيئن جهنم انهن کي ڇڪي هڻندو اندر جا ڇٽا. باقي اهي شخص بچيا جن غير کي سجدو نه ڪيو هوندو. پوء انهن کي به جدا ڪبو. وري انهن ۾ به غير کي سجدو نه ڪرڻ، ڪنهن کي سجدو ئي نه ڪرڻ ته به غير کي سجدو نه ٿيو. جيئن خدا کي ئي نه مڃ، منڪر صفا. انهن کي الله تبارڪ وتعاليٰ جدا ڪندو وري جن الله کي سجدو ڪيو هوندو انهن کان. پوء جڏهن اهي سجدو خدا کي ڪندا ته هنن جا جيڪي پٺيون هونديون سي سڀ تختا ٿي پوندا. پوء پوئي تي سٽجي ڪري پوندا، انهن کي به ڍوئي هڻندا جهنم ۾، باقي جن سجدو ڪيو هوندو خدا کي اهي پوء اتي رب تعاليٰ پنهنجي تجلي ڪندو، ان تجليء کي ڏسي چوندا ته الا هي ڪير آهن؟ ملائڪ چوندن توهان جي رب رب ظهور ڪيو پوء توهان ان جي پويان نه لڳو جو اسان نٿا سڃاڻون. معنيٰ اها تجلي اهڙي هوندي جنهن جو دنيا ۾ ڪنهن به اسان جي خلق سان ڪو واسطو نه هوندو. الله تعاليٰ جا ته نالا تمام گهڻا آهن، اسماء، تجليات گهڻا آهن، جن شين جو دنيا جي جهان سان ربوبيت جو جي طريقي جو واسطو آهي، انهن تجلين مان اسان سڃاڻون ٿا صرف ان تجلين کي، ڪا بصير جي تجلي، اکين جي ڪري ان کي سڃاڻنداسين، ڪا سميع جي تجلي، ته پوء ڪنن جي ڪري ان کي سڃاڻنداسين، مان مثال طور ٿو چوان، ڪا ڪليم جي تجلي، زبان جي ڪري سڃاڻنداسين، ڪا طاقت جي تجلي، قوت جي ڪري سڃاڻنداسين، قوي.

وهم سالمون ۽ هئا اهي چڱا ڀلا، دنيا جي جهان ۾ خوش خير عافيت جهڙا چڱا ڀلا ڏاڍا، سجدي تي سڏبو هن بابا، چئو بانگ آ نماز آ ته ويٺا هوندا ها. پوء اهي ماڻهو جيڪي الله جي سڏ تي نه ايندا ها، انهي ڏينهن اهي رهجي ويندا. فذرني هاڻي ڇڏ مون کي، اي نبي هاڻي مون کي ڇڏي ڏج. ومن يڪذب جيڪي، ۽ مون کي ۽ هن قرآن کي ڪوڙي ڪندڙن کي، بهذا الحديث، هن قرآن کي جيڪي ڪوڙو ڪن ٿا اسان کي انهن کي ڇڏ ته هاڻي نبرون سنستدرجهم اجهو ڌيري ڌيري پڪڙينداسون انهن کي من حيث لا يعلمون اهڙي طرح جو خبر به نه پوندن اهو آهي اهو ڏينهن جو الله تعالي ڌيري انهن کي پڪڙي شڪنجي ۾ ڏئي اڇلي ڦٽي ڪري سنستدرجهم معنيٰ ڌيري ڌيري پڪڙيون آهستي آهستي.

او يتوب عليهم تنهنجي هٿ ۾ اها شيء نه آهي. الله تعاليٰ جيڪڏهن انهن جي ڪا توبهه قبولي وجهي تنهنڪري بد دعا نه ڪيو. معلوم ٿيو ته اها منع ٿي پئي نه هن به سائينجن دعا گهري هئي پر جيڪڏهن اهو ليس لڪ من الامر شيء نه اچي ها ني ته اها دعا قبولي حضرت اهو انبياء سان اهو رستو آهي. پوء حضرت

تنهنڪري پوء حضرت يونس عليه السلام چيو ته هاڻي نڪرجي، علائقو خالي ڪجي. نبي جيستائين هوندو تيستائين عذاب نه ايندو. الله تعاليٰ انبياء کي استثنيٰ ڪندو آهي اتان ڪڍندو آهي. حضرت نوح عليه السلام کي ڪشتي تي چاڙهيائين. حضرت لوط عليه السلام کي چيائين ته ٽپڙ ٻڌ وڃ اهل عيال سميت فاسر باهلڪ بقطع من الليل رات جو راتو واه نڪر ته جيئن زمين خالي ٿئي، عذاب اچي.

او بابا ڪا شيء ڪانهي هجي ها ته ڪڏهوڪو اسان تباهه ٿي وڃون ها رب تعالي قرآن نازل ڪيو ما ڪان الله ليعذبهم وانت فيهم تون ويٺو آهين ڪيئن عذاب ٿيندو هڪڙي صورت عذاب جي بندش جي اها ٻي ما ڪان الله معذبهم وهم يستغفرون توبه ڪن ٿا جيڪڏهن توهان به نڪري وڃو پويان توبه وارا هت ويٺا آهن ته به عذاب نه ٿيندو. عذاب جي منع جون صورتون ٻه، نبيء جو وجود، تائبين جو جي حاضري. سو هتي حضرت سمجهيو ته هاڻي مان هنن کي وعيد عذاب جو ڪيو نڪران ته ميدان صاف ٿئي ته عذاب اچي. گهران به عذاب مان به ويٺو رهان منع به مان ڪريان گهران به مان ائين ٿي پيو. تنهن ڪري نڪري زمين صاف ڪجي. پوء حضرت نڪتو. اهو جيڪو نڪرڻ هو هن جو سو ڪو مجرمانه ته ڪونه هو. انبياء جي قانون جي تحت هيو، فطري انبياء جو قانون، تنهن ڪري ان کي نڪرڻ جرم به نه چئبو. اها دعا گهرڻ به جرم ناهي. جيڪڏهن دعا اها خدا وٽ مقبول نه هجي ها. ته ليس لڪ من الامر شيء هتي الله تعاليٰ فرمائي ٿو اتي هن کي ڇو نه چيو يار تنهن جي معنيٰ دعا مقبول هئي ته ڪا به غلطي ڪانهي جو صاف معاملو ٿو معلوم ٿئي باقي هتي الله تعاليٰ ٿو فرمائي نبي کي ته تون صبر ڪجانء الله جي فيصلي تائين مڇيء واري وانگر تون دعا نه گهرجانء جلدي معنيٰ اسان فيصلو ڪري ڇڏيو آهي جو هنن تي بدر ايندي هي تباهه ٿيندا بدر جي موقعي ۾ هنن جو اصل بس هن جو ٻوڙو پٽي ڪڍبو، ستر ماڻهو هن جا قتل ٿي ويندا، چيخون نڪري وينديون عرب جي اميرن کان، جيڪي پوئتي بچندا. ستر ماڻهو گرفتار ٿيندا، ايلاز ڪري، من و احسان وٺي ۽ پوء سائين ايندا، پئسا ڏئي جان ڇڏائيندا. تنهنڪري عرب جي ڪمر اجهو ٿي ٽٽي. تون مڇيء واري وارو ڪم نه ڪجانء جو متان عذاب جي دعا گهرين. ان الله ليعذبهم بأيديڪم الله انهن کي عذاب ڪندو توهان جي هٿن سان. عذاب جي صورت بدليل آهي هاڻي.

نبي به وقت گذاري وڃي ها ختم نبوت قصو ئي ختم اسلام ۽ دين جي دنيا ۾ پهچائڻ جو رستو ئي بند تنهن ڪري مڇيء واري جي پٺيون ته ڪيترا آيا تنهنجي پٺيون هڪڙو به نه ايندو تڏهن رب تعالي فرمايو ته توهان اها دعا نه گهرجو ٻي وري ڪنهن نبي کي نه چيو سائين حضرت يونس عليه السلام کان پوء به ته نبي آيا ان منجهان انهن به دعائون گهريون پنهنجي قوم جي لاء

هنن تي به اهڙي طرح اچي ڪڪر آيا ڪارا. ڏٺئون ته هي ڪڪر اچي ويا آهن، ڪارا سمجهيون ته عذاب آيو جيڪو يونس عليه السلام چيو هو. اچي دعائون گهريون، اچي رڙيون ڪيون، جيڪي ڦر ها جانورن کان پري ڪيون، ٻار مائن کان پري ڪيون، هيڏي مائون رڙن، هيڏي ٻار روئن، اچي دانهون ڪيون، نيٺ الله تعاليٰ آيل عذاب ٽاري ڦٽي ڪيو. رب ٿو فرمائي ته ڪنهن نبيء جي قوم جو آيل عذاب نه ٽريو، مگر يونس عليه السلام جي تعليم ايڏي مضبوط، ايڏي تربيت، محنت ٿيل هئي،

وان يڪاد الذين ڪفروا ۽ ڪافر توکي پنهنجي نظرن سان پروگرام کي، نبي جي پروگرام کي دفع ڪرڻ جا طريقا، مجنون چئي دفع ڪرڻ، ساحر چئي هن کي بي وزن بڻائڻ، شاعر چئي شاعرن جي قطار ۾ ڏئي انهن کي هڪڙو غرضي ماڻهو چوڻ، انهيء طريقي سان دفع نه ڪري سگهيا پوء هڪڙي ٻي هنن سازش ڪئي. اها ٻي سازش آهي قوت ارادي جي. هي قوت ارادي هڪڙو معاملو آهي وڏو، سمجهڻ جهڙو آهي اهو ته انسان ۾ رب تبارڪ و تعاليٰ هڪڙي قوت ارادي رکي آهي، اها قوت ارادي ڪفر ۽ اسلام سان واسطو نٿي رکي، انسان سان واسطو ٿي رکي. جيڪو به انسان پنهنجي قوت ارادي کي مضبوط ڪري، اهو ان ۾ انهي کي استعمال ڪري سگهي ٿو. قوت ارادي جو مان هڪڙو توهان کي مظاهرو ڳالهه ۾ کڻي ٻڌايان، ڳالهه ۾ اهو هي آهي ته هڪڙو چلو پچائيندا آهن ماڻهو، صرف نظر جو چلو هوندو آهي. ڪيترا ڏينهن هوندا آهن، ان جو وقت مقرر آهي. جيئن ڏيئو ٻاربو آهي. ڏيئو ٻاري ڪوٺي بند ڪري ان ۾ پوء پهرين شروع ڪبو آهي ٿورو پوء وڌائيو وڃبو هيئن ڪري کولي نظر هيئن ڏسبي اک ڇنڀجي نه

ڪرڻ جو ارادو ڪيو بابصارهم پنهنجي نگاهن سان لما سمعوا الذڪر جڏهن قرآن ٻڌائون تنهن وقت ۾ هنن اها اها ڪوشش ڪئي ته هاڻي اهڙو ڪو نگاهه وارو ماڻهو آڻيون جيڪو هن کي پنهنجي نگاهه سان ترڪائي ڦٽو ڪري انهي عمل سان معنيٰ هن جي نظريي کي ٽوڙي ڇڏي ائين جيڪر ٿي ايڏي حرڪت ڪيون سو انهي ڪوشش ۾ به ناڪام رهيا

پنهنجا جيڪي حرڪت ۽ پنهنجا حيلا ڪرڻا هئا، دعوت قرآني جي رد لاء اهي سڀ هنن ڪيا، حيلا هلايائون پر الله تبارڪ و تعاليٰ جو جيڪو دين هو سو انهن کي ڪنهن به حيلي سان هنن هٽائي نه سگهيا. جيئن هڪڙي ويچاري چيو. ڦوڪون سي هي چراغ بجهايا نه جائي گا. سو ائين ٿي پيو. الله تعاليٰ قرآن پاڪ کي جاري رکيو. اها سورت هتي پوري ٿي. ان کان بعد الحاقة ما الحاقة ۾ ۾ رب تبارڪ و تعاليٰ ان جو ٻيو فصل ساڳئي انهي مضمون جو آڻي ٿو. مضمون ساڳو ئي رهندو پر فصل ٻيو آهي ان ۾ ته جيڪو انهن ماڻهن حرڪت ڪئي هئي سو انهن کي ٻڌايو ٿو وڃي ته توهان جيڪڏهن انهيء دين سان مخالفت ڪندؤ ته اڳين قومن تي واقعات آيا عاد ثمود جي قوم فرعون جي قوم اهڙيء طرح سان نوح عليه السلام انهن تي انقلاب عوامي اچي ويا جو ساري جا سارا ماڻهو ختم ٿي ويا. دليل انهن جو دليل هن جو مشترڪ آهي. اتي جيڪو نتيجو نڪتو لازمي طرح هي نتيجو نڪرندو. قياس ڪريو ڳالهه کي سمجهو. اهو الله تعاليٰ ڪافرن کي دعوت ٿو ڏي ته دلائل اڳي ساڳا هينئر دلائل ساڳا معجزات ساڳا دعويٰ ساڳي الله هڪڙو آهي وحده لا شريڪ انهي جي عبادت ڪريو انسان ذات سان انصاف ڪريو.

اهي به اچي ويا، هلاڪ ٿي ويا. فعصوا رسول ربهم، پوء اهي بي فرمان ٿيا پنهنجي پاليندڙ جي رسول کان.